SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບາງທຸລະກິດຈະມີສິດສັ່ງໃຫ້ລູກຈ້າງຕ້ອງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2021 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 415 ຄົນ ໂດຍ ການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ຕາຍໄປແລ້ວ 4 ຄົນອີກ ໂດຍທີ່ມີ 35 ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຍັງຕິດແປດໃສ່ຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ບັດນີ້ປາກົດວ່າ ພາຍຫຼັງຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍປະຊຸມ ກັນຂຶ້ນແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ ທຸລະກິດໃນບ່ອນທີ່ຮ້ອນວົນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະຢືນຢູ່ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງກົດໝາຍ ເພື່ອຈະສັ່ງໃຫ້ລູກຈ້າງຂອງຕົນຈຳຕ້ອງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ມາກມາຍ ບໍ່ຫຼຸດ 450 ຄົນແລ້ວ ທັງມີຕາຍ 4 ຄົນດ້ວຍ Victoria ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 25 ຄົນ ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ 4 ລາຍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນມາຈາກໃສ ຫຼື ເປັນໄດ້ແບບໃດກັນ ນອກນັ້ນມີ 13 ລາຍ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ ອອາການນັ້ນຍັງຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຄົນໜຶ່ງທີ່ຕາຍໃນລັດ New South Wales ນັ້ນ ມີອາຍຸໃນໄວ 40 ແລະ ຢູ່ໃນເຂດ South Western Sydney ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ Newcastle ອາຍຸໃນໄວ 90 ກໍຕາຍ ຜູ້ກ່ຽວຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວ

ທາງການຕ່າງໆກຳລັງເຫັນຄົນເຕັມກະສຽນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍມາກມາຍເປັນໂຄວິດ-19 Delta ໃນມື້ຊື່ນີ້ ທີ 13 ສິງຫາ 2021 ຢູ່ນອກ Sydney ມີຄົນ 6 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ທີ່ Western New South Wales 5 ຄົນຈາກ Hunter New England ແລະ 2 ຄົນຈາກ Central Coast ແຕ່ກໍມີກໍລະນີເປັນໃໝ່

ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງປະຕິບັດຕາມກົດເກນຂອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ຢ່າເຊື່ອເອົາຂໍ້ມູນອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ຖືເອົາໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາ ດອັນຮ້າຍແຮງ ແລະ ບັດນີ້ທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນຮ້ອນວົນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຈະຢືນຢູ່ໃນພື້ນຖານກົດໝາຍອັນປອດໄພກວ່າເກົ່າ ທີ່ຈະສັ່ງໃຫ້ລູກຈ້າງຂອງຕົນໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄືພາຍໃຕ້ຄວາມ ແນະນຳຂອງຜູ້ຄວບຄຸມກົດເກນ ກ່ຽວກັບ Workplace Fair Work Ombudsman ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກອັບເດດສຳລັບນາຍຈ້າງອອກມາແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ບໍ່ຮັບຮູ້ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ້ອງກັນການຟ້ອງຮ້ອງ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ນັ້ນ ສຳລັບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກສອງຫົວຕົ້ນ ມີກ່ຽວກັບພະນັກງານທີ່ພົວພັນກັບຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼື ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ອົມບັດສະແມນເວົ້າວ່າ ມັນຄົງມີເຫດຜົນດີສຳລັບທີ່ທຸລະກິ ດໃນສ່ວນຂອງຮວດສອງນັ້ນຈະສັ່ງໃຫ້ລູກຈ້າງຈຳຕ້ອງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ແວດລ້ອມການເຮັດວຽກເຮັດການຂອງລູກຈ້າງມີການພົວພັນກັບລູກຄ້າ ລູກຈ້າງອື່ນໆ ແລະ ສາທາລະນະຊົນຖືກ ບັນຈຸຢູ່ໃນຮວດສາມ ອົມບັດສະແມນເວົ້າວ່າ ສຳລັບທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ບໍ່ມີການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ຈາກຊຸມຊົນ ການສັ່ງໃຫ້ລູກຈ້າງໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ຄົງບໍ່ຖືກພິຈາລະນາວ່າມີ ເຫດມີຜົນ ພາຍຫຼັງການໃຫ້ວາຈາຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີອາ Scott Morrison ເວົ້າວ່າ

ທ່ານເຊື່ອວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງຄົນວິກຕໍເຣຍທີ່ມີສິດໄດ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈະຖືກສັກໃຫ້ເຕັມສ່ວນໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2021 ໃນຄວີນສະແລນ ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ກໍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງ ຖິ່ນເອງ 7 ຄົນ ທີ່ໃນວັນດັ່ງກ່າວ ຈຳນວນທີ່ເປັນທັງໝົດມີເຖິງ 158 ຄົນ ແລະ ກໍລະນີຂອງທັງເຈັດລາຍນັ້ນມີເຍື່ອໃຍໄປຮອດໄປເຖິງບ່ອນທີ່ເປັນເດລຕາ ໜາທີ່ອິນໂດໂຣປີລີ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າແຍກໂຕຄວາຣັນທີ ນຢູ່ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນຢູ່ ໃນລັດ ACT ຄົນມາກມາຍພາກັນຟ້າວຟັ່ງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຈົນບ່ອນກວດຄັບອັ່ງ ແລະ ຕ້ອງລໍຖ້າເຖິງ 6 ຊົ່ວໂມງກໍມີ ແລະ ກໍມີການປະກາດປິດບ່ອນກວດດ້ວ ຍ ເພາະຮັບມືກັບສະຖານະການບໍ່ທັນ Andrew Barr ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ACT

ແລະ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ໃນຄັ້ງໜ້ານີ້ຈະມີໂອກາດໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໄດ້ Western Australia ໃຫ້ຄົນທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງ Western Australia ຈາກ New South Wales ຕ້ອງພິສູດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລ້ວເຂັມໜຶ່ງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ແລະ ຜູ້ ໄປ Western Australia ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນວ່າຕົນຖືກກວດວ່າບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ 72 ຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າເດີນທາງໄປ ສຳລັບວິທີການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄ ວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus SBS ລາວ ແຊເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook